ວິທີການການຫາຢູ່ຫາກິນ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນທົ່ວໄປ ສຳລັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ມີແຮງງານລາວເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທມາກມາຍ ຮວມດ້ວຍພວກທີ່ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ວ່າທາງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຍິນດີຮັບເອົາແຮງງານລາວໃນປະເທດໄທກັບສູ່ພື້ນແຜ່ນດິນລາ ວ ໂດຍຈະບໍ່ເອົາຜິດເອົາຖືກແຮງງານໃດໆທີ່ກັບຄືນໄປຍັງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ຍັງມີແຮງງານ ຂອງລາວບາງຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຄາດເຄື່ອນ ອາດສິຍ້ອນວ່າຮັບຂ່າວສານທາງຂໍ້ມູນຂອງລັດແດ່ ທາງ fake news ແດ່ ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າບາງຄົນນີ້ກະຍັງມີການລັກເຂົ້າກັບບ້ານຢູ່ ກະມີຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນ າະ ທາງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງລາວກະ ໄດ້ຢືນຢັນຂໍ້ເທັດຈິງ ໃຫ້ແຮງງານຊາວລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ ບໍ່ວ່າສິເປັນຖືກ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ຖ້າຫາກວ່າກັບບ້ານໂດຍຖືກຕ້ອງແລ້ວນີ້ ກະສິບໍ່ມີການເອົາຜິດຈັ ກຄົນເນາະ ບໍ່ວ່າສິເປັນຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວອອນລາຍຂອງລັດ ກະໄດ້ແຊຣ໌ຄຳປະກາດຂອງກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ ກໍໂດຍມີຂໍ້ຄວາມວ່າ ເປັນຂ່າວດີຈາກຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຖິງແຮງງານລາວທີ່ຂ້າມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທແບບຜິດກົດໝາຍ ຫຼືວ່າຖືກກົ ດໝາຍກໍແລ້ວແຕ່ ຫາກວ່າມີຄວາມປະສົງຈະເດີນທາງກັບປະເທດ ກໍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງແລ້ວ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນ ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ 2 ປະເທດ ກະໄດ້ຕົກລົງກັນເຫັນດີເຫັນງາມຮ່ວມກັນວ່າ ສິປະຕິບັດ ຕາມນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃນໄລຍະການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍໜຶ່ງ ຫາກແຮງງານ ຄົນລາວຄົນໃດຕ້ອງການກັບບ້ານ ກະໃຫ້ຕິດຕໍ່ທີ່ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທທຸກແຫ່ງ ຕາມເຂດຊາຍແດນໄທ ລາວ ແລ້ວກະແຈ້ງຄວາມປະສົງວ່າສິກັບບ້ານ 2 ທາງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງລາວສິບໍ່ເອົາຜິດ ແລະກະບໍ່ມີການປັບໃໝແຕ່ຢ່າງໃດ 3 ກໍຄືແຮງງານລາວກັບບ້ານຈະຕ້ອງເຂົ້າສູ່ການກັກໂຕ 14 ມື້ ແລະກະກວດຫາພ ະຍາດໂຄວິດ-19 ນຳ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວເນາະ ປະກາດສະບັບນີ້ ທາງຕຳຫຼວດລາວ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງລາວກໍເຄີຍແຈ້ງໃຫ້ແຮງງານ ລາວໃນປະເທດໄທໄດ້ໄດ້ຊາບມາແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າບາງຄົນອາດສິເຂົ້າໃຈ ຄາດເຄື່ອນແດ່ ເພາະວ່າດຽວນີ້ກະມີ fake news ຂ້ອນຂ້າງທີ່ສິຫຼາຍເນາະ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາຍງານນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເບິ່ງນີ້ ມັນມີບັນຫາຂໍ້ໜຶ່ງ ແລ້ວກະຢາກຊາບອີກຄຳຖາມແນວໜຶ່ງ ອັນທີໜຶ່ງ ອັນ ຢາກຖາມວ່າ ຕາມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ Facebook ຫຼື Social Media ຫຼືວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະກາດໃຫ້ໃຫ້ຄົນລາວກັບລາວ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ເອົາຜິດເອົາຖືກນີ້ນະ ແມ່ນເພິ່ນລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຖ້າວ່າກັບໄປພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລ້ວ ຈະບໍ່ເອົາເລື່ອງເອົາລາວໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ ບັດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນໃຫ້ຄຳຖາມວ່າ ຫຼືວ່າໃຫ້ການລັງເລໃຈວ່າ ບັດບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ສິບໍ່ມາເອົາເລື່ອງເຂົາບໍ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນເປັ ນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ຊາບເນາະວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ແຕ່ວ່າເຂົ້າໃຈດູເດົາວ່າ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ແລ້ວນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າຄົນທີ່ເຂົ້າ ເຂົ້າໄປໃໝ່ນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າໂຄວິດ-19 ມັນ ມັນເບົາບາງ ຫຼືວ່າເຂົ້ າສູ່ພາວະປົກກະຕິແລ້ວ ຄົນທີ່ໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຖ້າກັບລາວໃນຊ່ວງສະຖານະການໂຄວິດ-19 ນີ້ ບໍ່ວ່າຊິເປັນກ່ອນໂຄວິດ ຫຼັງໂຄວິດ ກໍຄືຊິບໍ່ມີການເອົາຜິດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າການ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍປະກາດມັນບໍ່ຊັດເຈນນະ ຂໍທຽບເທົ່າຈັ່ງຊີ້ ສົມມຸດວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເອົາເງິນໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຢືມ ຂ້ອຍຊິໃຫ້ເຈົ້າຢືມສິບພັນບາດ ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຊິໃຊ້ດອກໃນໄລຍະນີ້ ບັດໃນໄລຍະຫຼັງເດ ຊິບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ສອງເທົ່າພຸ້ນບໍ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າກັນແດ່ນະ ເວົ້າວ່າບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ດອກໃນໄລຍະນີ້ ຄັນເອົາໄປແລ້ວນີ້ ໂຫຍ ມັນໄປນຶກຄິດນີ້ ໃນໄລຍະຫຼັງເດ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ອັນ ອັນນີ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ເພິ່ນໂຄສະນານີ້ນະ ມັນ ມັນຄຳເ ວົ້າມັນບໍ່ແນ່ນອນ ຫຼືວ່າເວົ້າມີລິກີ ເວົ້າມີທາງອອກ ເວົ້າເພື່ອຊ່ອງວ່າງແນວອື່ນກໍອາດຈະເປັນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ອັນວ່າ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແຕ່ວ່າຢາກ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງບໍ່ ຫຼືວ່າມັນມີຄວາ ມໝາຍແທ້ໆບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າກັບລາວແລ້ວຊິບໍ່ເອົາເລື່ອງ ຈຸດ ຈ້ຳເມັດ ບໍ່ເວົ້າຫຍັງອີກ ໝົດທໍ່ນັ້ນ ບໍ່ເອົາ ອັນນີ້ຍັງເວົ້າວ່າ ໃນໄລຍະອັນນີ້ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ອັນນີ້ມັນສ້າງບັນຫາຫຼາຍໄດ໋ ສຳລັບພວກທີ່ວ່າອ່ ານ ທີ່ຟັງ ທີ່ຕັດສິນໃຈກັບເມືອບ້ານນີ້ກໍ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ອັນ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ຊາບເນາະວ່າ ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ຄັນຫາກວ່າກັບໄປລາວແລ້ວຕ້ອງ ນຳໄປກັກໄວ້ໃນສູນກາງຕ່າງໆ ກໍແມ່ນແທ້ ແຕ່ວ່າຮູບພາບຕ່າງໆ ຜ່ານທາງ social media ຫຼືວ່າ Facebook ຫຼືວ່າ YouTube ອີ່ຫຍັງກະຢ່ານີ້ ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດ ແລ້ວກະຢູ່ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ Radio Free Asia ເຂົາເຈົ້າກໍເອົາຮູບມາອອກຊີ້ນ ະ ແມ່ນວ່າເຫັນພວກທີ່ວ່າເອົາໄປກັກໄວ້ຫັ້ນກໍຢູ່ໃນໜ້າຕຶກແຫ່ງໜຶ່ງ ນັ່ງມະຍົມມະແຍັມຢູ່ ນັ່ງໃກ້ກັນ ຄັນນອນກໍຊິນອນເປັນແຖວ ກິນກໍຊິກິນຮ່ວມກັນຫັ້ນ ອັນນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າ ອັນມັນປຽບສະເໝືອນວ່າ ເອົາໄກ່ໄປ ໃສ່ໃນຍ່າງ ແລ້ວມັນອາດຈະມີໂຕໜຶ່ງຫັ້ນເປັນຫ່າຢູ່ໃນຫັ້ນ ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ໃນຫັ້ນ ມັນກໍຕິດຫາກັນໝົດ ແລ້ວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ເອົາໄປໄວ້ສູນກາງແບບນັ້ນ ທີ່ວ່າບໍ່ຢູ່ຫ້ອງໃຜຫ້ອງມັນ ແຍກໂຕຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ຢູ່ເປັນ ກຸ່ມມັນຊີ້ນະ ມັນກໍອາດຈະຕິດພະຍາດຕິດແປດກັນນີ້ ອັນນີ້ນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ມັນ ມັນ ມັນມີຜູ້ເວົ້າວ່າໂຈມຕີ ຫຼືວ່າໃຫ້ເຫດຜົນວ່າມັນບໍ່ຄວນເຮັດແນວນີ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ເຫັນມີການໂຈມຕີກັນເນາະ ພຽງ ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າພື້ນທີ່ກັກໂຕ 14 ມື້ນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງມີການກວດຫາໂຄວິດ-19 ກ່ອນ ກ່ອນທີ່ນຳເຂົ້າສູ່ທີ່ ທີ່ກັກກັນເນາະ ແລ້ວກະການກັກກັນນີ້ກະຊິມີຈຳກັດຢູ່ ຫ້ອງໜຶ່ງອາດຊິສອງຄົນ ສາມຄົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບໍ່ໃຫ້ ຢູ່ລວມກັນຫຼາຍເນາະ ອື ກະແມ່ນຢູ່ ກວດກ່ອນແລ້ວເອົາເຂົ້າໄປ ວ່າຜູ້ໃດບໍ່ເປັນແລ້ວກໍໄປກັກໄວ້ ແຕ່ວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ກໍຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍດອກ ປະເທດອື່ນກໍຊິຄືກັນນັ້ນລະ ຂະໜາດເປັນແລ້ວ ສາມມື້ຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ຫັ້ນນາ ກວດກໍບໍ່ເຫັນ ໂຫຍ ມັນຕິດຄົນຜູ້ອື່ນແລ້ວຈັ່ງຮູ້ວ່າເປັນ ແລ້ວກໍເອົາໄປກັກໄປປົວ ແຕ່ວ່າມັນໄປແລ້ວ ຕິດໄປແລ້ວ ທີ່ວ່າມັນເປັນແບບນີ້ນີ້ນະ ມັນ ມັນກະຍາກຢູ່ ດ້ວຍເຫດນີ້ລະ ບາງຜູ້ບາງຄົ ນອາດຈະວ່າເອົາໄກ່ໄປຂັງໃສ່ໃນຍ່າງ ແລ້ວເອົາໂຕທີ່ວ່າເປັນຫ່າຫັ້ນເຂົ້າໄປຍັດໃສ່ນຳ ກະເປັນໝົດຍ່າງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ການປະສົບການຂອງປະເທດໄທນີ້ໄດ້ເປັນຈັ່ງໃ ດ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າເອົາຄົນໄປກັກ ເພື່ອແນມເບິ່ງວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຖ້າຫາກວ່າເຫັນປະຊາຊົນຄືກວດພົບແລ້ວວ່າມີການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ມີລະດັບຄວາມແຮງແຍ ກເປັນສີຂຽວ ສີເຫຼືອງ ສີແດງ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສີແດງກະຄືຄົນເປັນ ເປັນໜັກເນາະ ເປັນຫຼາຍ ສີເຫຼືອງກະເປັນລະດັບກາງ ກະຊິເຂົ້າໂລງພະຍາບານກັນ ໃນ ໃນກຸ່ມສີ ສີແດງ ສີເຫຼືອງເນາະ ສ່ວນສີຂຽວກະຢູ່ໃນພື້ນ ທີ່ທີ່ເປັນໂລງພະຍາບານສະໜາມເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ແຕ່ວ່າພວກສີຂຽວນີ້ເອົາໄປກັກໄວ້ເປັນກຸ່ມຕົ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືເປັນ ເປັນຫ້ອງ ເປັນຫ້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ຄືຢ່າງສົມມຸດວ່າເປັນໂລງຢິມເນຊຽມ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຈະມີຕຽງ ມີຕຽງ ແລ້ວກະແຍກກັນ ແລ້ວບາງສ່ວນນີ້ ຖ້າເປັນຜູ້ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກະເອົາເຂົ້າທີ່ພັກໂລງແລມ ທີ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງລັດ ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເຂົ້າໄ ປກັກໂຕ ຫ້ອງໜຶ່ງກໍບໍ່ເກີນ 2 ຄົນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປກັກໄວ້ຢູ່ໂຮງແຮມ ຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ສົມມຸດວ່າຄອບຄົວຂອງທ້າວກໍຊີ້ ມີເມຍນາງຂໍ ມີລູກ 2 ຄົນຊີ້ ເຂົາເຈົ້ າກໍໄປໄວ້ຫ້ອງໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າອີກຄອບຄົວໜຶ່ງຫັ້ນ ເຂົາກໍໄປໄວ້ຫ້ອງໜຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາກັນ ບໍ່ໃຫ້ຫາກັນໄດ້ ຄັນລົມກັນກໍລົມທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼືວ່າທາງໂທລະສັບ ໄປມາຫາສູ່ກັນບໍ່ໄດ້ຈົນກວ່າວ່າ ວ່າກາຍ 14 ມື້ ແລ້ວກໍກ ວດເບິ່ງວ່າບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍ ມີອິດສະຫຼະພາບຊີ້ນະ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ປະເທດໄທກໍເຮັດຈັ່ງຊີ້ບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືຫຼັງຈາກກວດຮອບທີ 2 ແລ້ວນີ້ ບໍ່ ບໍ່ພົບໂຄວິດ-19 ນີ້ ກໍຊິປ່ອຍກັບ ກັບບ້ານກັບເຮືອນເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ